ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳສະເໜີເພງຂອງສິນລະປິນລາວມາສະເໜີທ່ານ ຈະແມ່ນຜົນງານຂອງນັກສິນລະປິນຄົນໃດນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົ າໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກທຸກໆທ່ານ ຄ່ຳຄືນນີ້ວັນນະສອນຂໍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເພງຣັອກແນວຮ້ອນແຮງ ທີ່ມີໜຸ່ມສາວຕ່າງຊາດໄດ້ພາກັນມາເຮັ ດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ຫຼົງໄຫຼ ແລະ ມັກຮັກທັງພາສາປາກເວົ້າ ທຳນອງຄອງທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ແລະ ແນ່ນອນປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີ ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕັ້ງວົງດົນຕີທີ່ມີຊື່ວ່າ Uluvus ຂຶ້ນມາ ແລ ະ ໄດ້ອອກເພງມາສອງຊຸດແລ້ວ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ວົງດົນຕີ Uluvus ກໍໄດ້ຖືກສຳພາດຈາກທາງໂທລະພາບ ຂອງປະເທດໄທມາແລ້ວ ວົງ Uluvus ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນແວດວົງບັນເທີງຂອງລາວ ຄັ້ງນີ້ວົງ Uluvus ໄດ້ນຳເພງທີ່ ເຄີຍຮ້ອງເປັນພາສາລາວມາແລ້ວນັ້ນ ມາຂັບຮ້ອງໃໝ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂໍມອບໃຫ້ທຸກໆທ່ານທີ່ມັກຮັກໃນເພງແນວຣັອກນີ້ ໃນບົດເພງ

ມາຈັດມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຊື່ໝີ ຜູ້ຟັງທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຝາກໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງເຮົາ ທີ່ບອກມາວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕາມຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຫຍັງແລ້ວທີ່ຈະປ່ຽນໄປໄດ້ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳໝີອີກຄັ້ງໜຶ່ ງ ທີ່ຄອຍຕິດຕາມ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ VOA

ແລະ ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ວັນນະສອນກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຈົ່ງຮັກສາສຸຂະພາບ ຂໍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງສູ້ໆກັບຊີວິດຕໍ່ໄປ ເພາະຈະໄດ້ກັບມາຟັງເພງມ່ວນໆກັບວັນນະສອນ ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແ ດນໄກຂອງ VOA ໄດ້ອີກໃໝ່ໃນສັບປະດາໜ້າ ຂໍປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍເພງທີ່ຮັກໆເສົ້າໆ ໃນບົດເພງ ຖ້າບໍ່ມີຫົວໃຈກໍຢ່າໃຫ້ຄວາມຫວັງ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ Joy